ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງ VOA ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບກັບຍານາງວີນາ ສະຫວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ YMCA ປະຈຳເຂດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເມືອງລາວານ ປະເທດ ການາດາ ອົງການ YMCA ຊຶ່ງມີສາຂາຢູ່ໃນ 120 ປະເທດທົ່ວໂລກ ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຄົມໂດຍທົ່ວໄປ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຍານາງວີນາ ສະຫວັນ ມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ກິ່ ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການສຳພາດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຍານາງວີນາ ສະຫວັນ ເກີດຢູ່ບ້ານທາດຂາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດີນທາງເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບຄອບຄົວຢູ່ໃນເຂດນະຄອນມົງເຣອາ ນ ປະເທດການາດາ ໃນປີ 1979 ຍານາງວີນາສຳເລັດປະລິນຍາຕີຝ່າຍຈິດຕະວິທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເກເບັກ ໃນປີ 1993 ແລະໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ສູນກາງຕ້ອນຮັບຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ເມືອງລາວານ ຍານາງ ວີນາໄດ້ຮຽນຕໍ່ກ່ຽວກັບດ້ານຈິດຕະວິທະຍາປ້ອງກັນ ຫຼື psychology prevention ເພື່ອຊ່ວຍໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ການອົບຮົມແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍກັບປະເພນີ ສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມໃໝ່ ນັບແຕ່ປີ 2003 ມາຈົນເຖິງເທົ່າປັດຈຸບັນ ຍານາງວີນາໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການ YMCA ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍຫຍໍ້ມາຈາກ Young Men Christian Association ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຕັ້ງຂຶ້ນມ າໃນປີ 1844 ຢູ່ປະເທດອັງກິດ ປັດຈຸບັນນີ້ YMCA ມີສາຂາຢູ່ 120 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຍານາງວີນາ ກໍຄື ເປັນຫົວໜ້າອົງການ YMCA ປະຈຳເຂດທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງລາວານ ເຊິ່ງຍານາງວີນາໄດ້ອະທິບາຍສູ່ VOA ຟັງ ດັ່ງນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແປວ່າໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວກັບອັນ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບ ເອີ ຄອບຄົວທີ່ວ່າມີບັນຫາ ແລະກະເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການ ເອີ like intervention or concerning difficulties ເອີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບອັນນ່າ adaptation ຢູ່ໃນປະເທດແຄນາດາ integration ຢູ່ໃນແຄນາດາ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ແດ່ ແລະກະສ່ວນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ເອີ YMCA ມັນເປັນສູນກາງໜຶ່ງທີ່ normally a lot of people ເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ ເອີ ເອີ ເຮົາຊິໄປເຮັດ exercise ເອີ ເລື່ອງ physique ໃຫ້ ໃຫ້ມີ

ອົງການນີ້ມີຢູ່ທົ່ວໂລກບໍ່?
ອົງການນີ້ມີ ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເງິນມາແຕ່ໃສ ໄດ້ທຶນມາຈາກໃສ? ທຶນຂອງ YMCA ມັນສິເປັນ ໂຕທຳອິດແມ່ນ ຂອງ ກ່ຽວກັບ membership ວ່າ YMCA like I said YMCA ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄຸນພໍ່ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ວ່າ ຢູ່ອັງກິດ ທີ່ເພິ່ນເຫັນເດັກນ້ອຍທີ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍເປັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີປັນຫາ ພໍ່ແມ່ປະຖິ້ມນະ ຢູ່ໃນກາງທາງ ແລ້ ວເພິ່ນກໍເກັບເຂົາເຈົ້າມາ ແລ້ວກໍສ້າງສະຖານທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີບ່ອນຫຼິ້ນ ບ່ອນກໍ doing exercise ແລ້ວກໍໃຫ້ ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ອາຫານການກິນກິນຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກະມີກ່ຽວກັບເລື່ອງການຊ່ອຍເ ຫຼືອສຳລັບ family ອີ່ຫຍັງແດ່ YMCA ນີ້ມີ all over the world ຢູ່ເອເຊຍເຮົາກະມີ ຢູ່ປະເທດໄທ ຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດຂອງເອເຊຍມີ YMCA ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ອົງການ YMCA ໄດ້ຮັບທຶນຈາກບັນດາສະມາຊິກຜູ້ໃຈບຸນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອມາ ບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ພວກ ຊາຍໜຸ່ມທີ່ທຸກຈົນ ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາສັງຄົມຕ່າງໆ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ອົງການ YMCA ໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະການບໍລິການອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຍານາງວີນາ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ membership ໜຶ່ງເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າສິມາຂໍເປັນ membership ມາເຮັດ exercise ທີສອງມາ ແມ່ນຈາກ Centraide

ບໍ່ມີຫຼາຍຄັກ ເຂົ້າມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທາງ ອະ YMCA ໄດ້ຄືກັນ ນ້ອງກໍ open the door for Lao community too ທ່ານຄິດວ່າ ໜຶ່ງ community ລາວເຮົານີ້ນ້ອຍ ແລ້ວກະເລື່ອງ ເລື່ອງ ມັນກ່ຽວກັບເລື່ອງວັດທະນະທຳອີກແມ່ນບໍ່? ແມ່ນລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວັດທະນະທຳແດ່ ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວເຮົາເປັນຄົນທີ່ວ່າ ອ່ອນນ້ອມ ແລ້ວກະບໍ່ຢາກລົບກວນຜູ້ອື່ນເນາະ ແລ້ວກະຖ້າຫາກວ່າມີຫຍັງກະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງໂຕເອງ ແຕ່ ວ່າສຳລັບນ້ອງແລ້ວ ທີ່ວ່ານ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ກ່ຽວກັບອັນ social service ນີ້ ເຮົາປະເທດທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ມີຄວາມ comment dire civilisation ທາງດ້ານການຊ່ອຍເຫຼືອອີ່ຫຍັງຊີ້ ເຂົາມີ ເຂົາມີ a lot of resource ເຂົາມີ a lot of service ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າເຮົາໄປ

ປະເທດ Switzerland ມີສະມາຊິກຢູ່ 64 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນ 120 ປະເທດ ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 1844 ໂດຍທ່ານ George Williams ຢູ່ໃນນະຄອນລອນດອນ ຊຶ່ງເບື້ອງຕົ້ນເປັນສະໂມສອນເຕົ້າໂຮມພວກຊາວໜຸ່ມ ໃນໄລຍະ 170 ກວ່າປີຜ່ານມາ ອົງການ YMCA ໄດ້ຮັບກ ານສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ຊຶ່ງຍານາງວີນາ ກ່າວມ້ວນທ້າຍຕໍ່ VOA ດັ່ງນີ້ ແມ່ນແລ້ວອ້າຍ ມີການປະສ ານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ເພາະວ່າ YMC ເປັນ association ທີ່ວ່າໃຫຍ່ ລະກະ ຫຼາຍໆ ຫຼາຍໆ community ເຂົາເຈົ້າສິເຂົ້າໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະວ່າເຮົາມີ ເຮົາມີຫຼາຍ service ເຮົາມີຫຼາຍ department ສຳລັບພວກ youth ພວກອັນ 13 ປີຂຶ້ນເມືອ 0

ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ວິທີ ເວລາເລີ່ມ ມັນແມ່ນຜູ້ຊາຍແມ່ນບໍ່ exactly exactly so that's why ເຮົາ ຫຼາຍໆຄົນເຂົາເຈົ້າກໍຄິດວ່າ ໂອເຄ YMC ສຳລັບແຕ່ຜູ້ຊາຍເນາະ ຢູ່ Montreal ກໍມີ Y Y WCA ຢູ່ ອາ ຖະໜົນ Rene Levesque ຕອນນັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າສິມີແຕ່ຜູ້ຍິງເຂົ້າໄ ປໄດ້ ເພິ່ນເປີດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ actually ເຂົາເຈົ້າ keep on

ກໍມີຫຼາຍທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາເຮັດກ່ຽວກັບເລື່ອງ social uh community especially uh was a social worker ອັນນາ ເວົ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍເຊື້ອສາຍລາວແມ່ນບໍ່ນີ້ ແມ່ນແລ້ວ ອື ໜ້າສົນໃຈ ອື ເອີ ຫ້ອງການຂອງວີນານີ້ ມັນມີພະນັກງານຫຼາ ຍປານໃດ YMCA ຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ center ຂອງນ້ອງນີ້ມີປະມານ

ນັ້ນແມ່ນບົດບາດຂອງຍານາງ ວີນາສະຫວັນ ສະຕີລາວການາດາ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມໂດຍທົ່ວໄປໃນເຂດເມືອງລາວານ ປະເທດການາດາ ມາເປັນເວລາກວ່າ 2 ທົດສະວັດແລ້ວ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການໂອ້ລົມກັບຍານາງ ວີນາສະຫວັນ ຫົວໜ້າສາຂາອົງການ YMCA ທີ່ເມືອງລາວານ ປະເທດການາດາ ກະລຸນາຕິດຕາມຟັງລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນເລື່ອງໃໝ່ ໃນແ ລງວັນພະຫັດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້